ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ເສັ້ນທາງລົດໄຟຈີນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເກືອບຈະສຳເລັດສ້າງແລ້ວ ແລະ ຈຳຕ້ອງໃຫ້ທັນວັນຊາດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ວັນ ທີ 2 ທັນວາ 2021 ແຕ່ວ່າໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍຕຽມພ້ອມ ຫຼືວ່າຕຽມເນື້ອຕຽມໂຕຈະຮັບມືກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈີນລາວນັ້ນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມັນເປັນແນວໃດນັ້ນ

ແຕ່ວ່າດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າຫັ້ນ ມັນຍັງມີໂຄວິດ 19 ຢູ່ ອັນນີ້ແມ່ນແຜນການເພິ່ນຕຽມໄວ້ສຳລັບທີ່ວ່າ ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນມັນເປີດແລ້ວ ແລ້ວກະໂຄວິດ 19 ໝົດໄປແລ້ວ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າການກະຕວງຂອງເ ພິ່ນຖືກຕ້ອງນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນຮູ້ບໍ່ວ່າ ຂະແໜງໃດເນາະ ມັນ ມັນ ມັນຊິມາສົ່ງເສີມເສດຖະກິດໜອງຄາຍນີ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຂະແໜງໃດຕີ້ ກໍຄືເລື່ອງຂອງ

ກະໜ້າສິ ກະສິດີຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ອັນນີ້ມັນກໍເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກດອກ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ສາຍຫູສາຍຕາຂອງໂລກນີ້ ກຳລັງຈ້ອງມອງເບິ່ງປະເທດອັງກິດຢູ່ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າເປີດເສລີແລ້ວ ກະທັ້ງທີ່ວ່າປະຊາຊົ ນໃນປະເທດອັງກິດຫັ້ນ ສັກຢຸກສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ອັນ ແມ່ນວ່າມີປະມານ 50% ແຕ່ວ່າຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນບໍ່ຢາກໃຫ້ເປີດ ດຽວນີ້ກະເປີດແລ້ວ ແຕ່ວ່າເບິ່ງກ່ອນວ່າມັນສິເປັນຈັ່ງໃດ ຫຼືວ່າຈ້ອງເບິ່ງວ່າ ສະຖາ ນະພາບໃນປະເທດອັງກິດຫຼັງຈາກ ປ່ອຍໃຫ້ມີເສລີພາບແລ້ວ ມັນສິມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍຂຶ້ນບໍ່ ເດັກເລັກເດັກນ້ອຍສິເປັນແນວໃດ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ກະ ກໍຍັງເປັນບັນຫາທີ່ວ່າມອງກັນເບິ່ງຢູ່ ແລະ ສຳລັບຈັ ງຫວັດໜອງຄາຍນີ້ນະ ກະແມ່ນວ່າດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າ ມີການຄ້າການຂາຍ ຫຼືວ່າການຂົນສົ່ງກັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວຫຼາຍ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າເພິ່ນກະຕຽມຕ່າງໆ ນີ້ນະ

ປະຊາຊົນຂອງທັງສອງປະເທດນີ້ ສິຂ້າມໄປຂ້າມມາໄດ້ ກະຕ້ອງເປັນບຸກຄົນທີ່ມີການສັກວັກຊີນຄົບສອງໂດສກັນ ກັນທຸກຄົນກ່ອນ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ